انه من الصالحين صدق الله العلي العظيم سورة انبياء عليهم السلام پڙهون ٿا ان ۾ پهرين ستيتاليهه آيتون رسول الله صلي الله عليه وسلم سان جيڪو تڪرار مجادلو جيڪو ڪفار مڪي وارن جي ٻين ڪافرن جي جيڪو ڪيو ان جا سوال ۽ جواب ان جون ڳالهيون ان جا هئا. ان کان پوء نبين عليهم السلام جو ذڪر شروع ٿي ويو. حضرت موسيٰ عليه السلام ۽ حضرت هارون عليه السلام جي تورات ۽ مليو انهن کي ان جو نالو الله تعاليٰ فرمايو ته اسان انهن کي ڏنوسون. فرقان ۽ ضياء ۽ ذڪر جيڪو پرهيزگارن جي لاء فائدي وارو مطلب متقين جي لاء ان کان پوء انهن کي نجات ڏنيسون نجات ڪهڙي نموني سان جو انهن کي مصر منجهان ڪڍيوسون فرعون جي عذاب کان ان کي بچايوسون فرعون کي غرق ڪيوسون اها ڳالهه بس ايتري ان کان پوء حضرت ابراهيم عليه السلام جو ذڪر هليو ته ڪيئن ان کي ننڍي هوندي اسان رشد ڏنو پوء ان جو ذڪر چيوسون ته آيو آهي سورت انعام ننڍي هوندي ڪهڙيون ڳالهيون ڪيائين ان کان پوء هتي پنهنجو هي اڳ جي ڳالهه آهي ڪٿي جي مطلب پوء جي اور منجهه يا بيبلون ۾ يا ڪهڙي هنڌ جتي نمرود هو بادشاهه ان جي علائقي منجهه پنهنجو جڏهن هي ٻاهر نڪري ويا هليا ته گهڙي ويو انهن جي جڳهه منجهه هاڻي ائين نه کپي ته اسان پراين ملڪن ۾ ٿا رهون ته پنهنجا ماڻهو جيڪي آهن وڃن پراون چرچن ۾ يا ٽيمپلز ۾ هن ۾ هن ۾ مطلب ته انهن کي حضرت ابراهيم عليه السلام کي الله تعاليٰ جو حڪم هو اسان کي اهڙو حڪم ڪونهي جو مطلب ته حضرت ابراهيم وڃي پوء جيڪو به ڪيو هنن کي پنهنجو ٽوڙيائين، پوء وري ڪهاڙو رکي ڇڏيائين هن جي ڪلهي تي وڏي جي، پوء ماڻهو آيا چيائين هي ڪنهن ظلم ڪيو آهي اسان جي الهن سان، وڏو ظالم آهي جنهن اهو ڪيو آهي، چون ته هڪڙو ڇوڪرو آهي نوجوان آهي فتيٰ جنهن جيڪو اهو ڳالهيون ڪندو رهندو آهي اهڙيون ابتي سبتيون، هن جي خيال مطابق پوء چيو هاڻي انهيء کي وارو ڪيو، وٺي اچو ماڻهن جي سامهون ته شاهدي ماڻهو ڏين ته ڪيئن ڇا ٿيو ڇا نه ٿيو، پوء هن کي وٺي آڻو. اها گفتگو جيڪا آهي هنن جي سا هن سورت منجهه اهڙي قسم جي سورت مطلب ته گفتگو ٻئي هنڌ وري ڪٿي ٻئي هنڌ ناهي جو هنن کي هنن چيو ته تو ڪيو آهي هي؟ چي ته نه هن وڏي وڏي کان پڇو هن هن کان پڇو. پوء چئن ته توکي خبر آهي هي ڳالهائين ڪونه ٿا. پوء حضرت ابراهيم عليه السلام چيو ته توهان کي جڏهن ڳالهائين ٿا ڪونه ٿا، بچائي ڪونه ٿا سگهن هڪ ٻئي کي ته پوء توهان کي اف هجي جو توهان انهن جي پويان لڳا آهيو، انهن کي عبادت ٿا ڪريو، انهن کي پوڄيو ٿا، الله سبحانه وتعاليٰ کي ڇڏي جيڪو رب آهي آسمانن جو ۽ زمين جو ۽ توهان کي خلقيو اٿس ربڪم رب السماوات والارض الذي فطرهن، پهريون دفعو جنهن خلقيو آهي ڪائنات کي سڄي کي، هو الله تعاليٰ آهي ۽ توهان انهيء کي ڇڏي وري هنن کي بتن کي ٿا تماثيل لفظ استعمال ٿيو ۽ اصنام جو صنم جو پلورل اهو تماثيل مثال تمثيل مطلب ته بت جيڪو آهي سو اسٽيچو ڇا چئبو آهي پنهنجو اسڪلپچر جيڪو آهي سو اهڙو اهڙو ٿو ٿئي ته مطلب ماڻهو جهڙي شڪل آهي ان جي تنهن ڪري هو تماثيل آهن

لعلهم يشهدون ته شاهدي ڏين ڀلي ماڻهن کي آڻيو ماڻهن جي اکين جي اڳيان مطلب ظاهر ڪورٽ هلندي ته ڏي وٺ ٿيندي ماڻهو شاهدي ڏيندا پوء قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا تو ڪيو آهي اسان جي الاهن سان هيئن تو جٺ ڪئي آهي جٺ جو لفظ آئون ٿو استعمال ڪريان مطلب ته قرآن ۾ ڪونهي ته مطلب هي تو ڪيو آهي جيڪو ڪم ڪيو آهي سو چئي ٿو بل فعله پوء هن ڪيو آهي. ڪبيرهم هذا هي جيڪو هن جو وڏو آهي تنهن اهو ڪم ڪيو آهي. فسالوهم پوء هنن کان پڇو يعني جيڪي بت ڀڳا پيا آهن هنن کان پڇو يا هو جيڪو سڄو اڃا پيو آهي هنن کان پڇو فسالوهم انهن کان پڇو ان ڪانوا ينطقون جيڪڏهن هو ڳالهائي سگهن ٿا ته هاڻي مطلب انهيء هڪڙي جملي منجهه سڀ ڳالهيون اچي هو ته پاڻ هي ڳالهائي به ڪونه ٿا سگهن، پاڻ کي بچائي به ڪونه ٿا سگهن ۽ هي جيڪو ٻڌائي به ڪونه ٿو سگهي ته مون ڪيو آهي يا اهي جيڪي ٽٽا پيا آهن اهي به نٿا ٻڌائين ته اسان ڪنهن اهو ماريو آهي هاڻي مطلب ته اهو انهن جي جيڪا ڇا حيثيت جي خبر پئجي وئي هن منجهان ئي ته ان جيڪي بتن جي جن جي پوڄا ٿا توهان ڪريو ان جي حيثيت ڇا آهي مطلب ته هو ته ڳالهائي ڪونه ٿا سگهن پنهنجو بچاء نٿا ڪري سگهن فرجعوا الي انفسهم پنهنجي پاڻ ڏانهن موٽيا مطلب ته پنهنجي دل ۾ سوچيائون ويچاريائون ڀئي ڇا هي ڇوڪرو جيڪو آهي چئي ٿو سچي ٿو چوي جو ڪوڙ ٿو چوي مطلب ڳالهه سچي ٿو ڪري هڪڙي لحاظ کان پر ڇو جو ماڻهو جو ضد آهي ضد ضد ماڻهو نه ٿو ڇڏي ان ڪري چون نه بس هن کي هاڻ ڇا ڪنداسون هن کي وارو ڪيو فرجعوا الي انفسهم پنهنجي نفسن ڏانهن موٽيا، پنهنجي پاڻ ڏانهن موٽيا، يعني ڇا چئبو آهي ڪيائون پاڻهي پاڻ سان گفتگو ڪيائون فقالوا انکم انتم الظالمون جو ته ظالم آهيو پاڻ يعني ڇا ڇا مطلب ته هنن جي پوڄا ٿا ڪريو پنهنجي دل ۾ چيائون صحيح ثم نڪسوا علي رءوسهم پوء مٿا پنهنجا هيٺ ڪيائون يعني جهڪايائون. مٿو جهڪندو آهي جڏهن ماڻهو لاجواب ٿيندو آهي ته پوء ماڻهو مٿو جهڪائيندو چوندو ڇا ڪيان ڀلا هاڻي هي ڳالهه ته منهنجي وس کان مٿي ٿي وئي هلي ثم نڪسوا عليٰ رؤسهم پنهنجا مٿا جيڪي آهن سي پنهنجو جهڪايائون يعني لاجوابي جي حيثيت ۾ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون پوء پر پوء چيائون حضرت ابراهيم عليه السلام کي چوندو آهي توکي ته خبر آهي ته هي ڳالهائين ڪونه ٿا اسين هن کان ڇا پڇون.

انهن کي توهين پوڄا ٿا، ولا يضرڪم ۽ توهان کي نقصان نٿو پهچائي سگهي. پر ماڻهن جو خيال آهي ته جيڪي بت آهن سي اسان کي نقصان ٿا پهچائين. اها ڳالهه جيڪا آهي سا سورت انعام انعام ۾ سورت انعام منجهه پنهنجو هو چون ٿا اعتراض جيڪي ماڻهو آهن ڪافر حضرت ابراهيم عليه السلام کي ٿا چون ته هي اسان جا جيڪي الاهه آهن اهي توسان جٺ ڪندا توسان وڙهندا توسان توکي نقصان پهچائيندا پوء حضرت ابراهيم اتي به جواب مطلب اهو ٿو ڏئي ان ۾ جواب جيڪو آهي ته هي جيڪي هن جي ڪهڙي حيثيت آهي جو هي مون کي آئون ان کان ڊڄان جيڪو جنهن خلقيو آهي آسمان ۽ زمين يا هنن بتن کان آئون ڊڄان هو چوندا آهن تون ڊڄ هنن بتن کان جو هي توکي نقصان پهچائيندا ته ماڻهو جو وهم هي جيڪو آهي انسان جو نفس جيڪو آهي پوء جنهن ڳالهه تي ٿي وڃي لڙي وڃي هليو ته هو ڀائيندو ته هي شيطان مون کي نقصان پهچائيندو

ولما تعبدون من دون الله جي الله کان سواء جن جي توهين پوڄا ٿا ڪريو انهن تي به اف هجي پوء هاڻي حضرت ابراهيم حضرت عيسيٰ عليه السلام يا هي انهن جي جيڪا پوڄا ٿا ڪن انهن جو ذڪر وري سورت شوريٰ يا زخرف يا ڪهڙي هن جي سورت ۾ اچي ٿو ته انهن جو مطلب عباد مڪرمون هن ۾ به اچي ويو ته هي عباد مڪرمون الله تعاليٰ جا ٻانها آهن انهن انهن کي جهنم ۾ الله تعاليٰ ڪونه وجهندو يا انهن تي اف ڪونهي ڪو پر اهي جيڪي بت آهن، جن جي پوڄا ٿا ڪريو يا هي ٿا ڪريو، انهن تي به اف هجي جيڪي مطلب ته جن کي ڪا حيثيت ڪا ڪانهي. اف لڪم ولما تعبدون من دون الله ۽ جن جي پوڄا ٿا ڪريو الله کان سواء انهن تي افلا تعقلون عقل توهان کي ڪو آهي ڪو ڪونهي توهان کي عقل ئي ڪو ڪونهي مطلب ته عقل چون ٿا ڌاريو مطلب عقل تان ڌاربو ڪونه عقل ڪٿان مل عقل مليو مليل ئي نه هوندو وٺبو ڪٿان افلا تعقلون يا عقل نٿا ڪريو يا ڊونٽ يو ڪنسيڊر ڊونٽ يو ٿنڪ مطلب مطلب ته ٿورو سوچ ويچار ماڻهو ڪري پوء عقل ايندو قالوا حرقوه هاڻي جڏهن جواب ٿي ويو هليا چون وارو پڪڙي هن کي اڇليو باهه ۾ قالوا حرقوه وانصروا آلهتڪم ۽ پنهنجي الهن جي نصرت ڪريو مدد ڪريو مطلب هي الاهه اهڙا آهن جن جي

پوء مطلب ٻئي هنڌ آيل آهي ته هنن وڏو اوڙاهه ٺاهيو هو يا ڇا؟ مطلب ته پوء اهڙو ٺاهيائون جنهن ۾ منجنيق ۾ وجهي ان کي اڇليائون ڇا؟ مطلب ته پاڻ هن کي پري کان هن کي اڇليائون هن منجهه اوڙاهه منجهه جڏهن هن مس باهه ۾ قلنا يا نار ڪوني پوء اسان جي چيو حڪم ڪيوسون الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان حڪم ڪيو باهه کي

ڪارٽون ٺاهيندو هيو اهو گهمندو اوڻيهه سؤ ڇٽيهه وغيره جي زماني ۾ ستٽيهه ان جي زماني منجهه ۽ پنهنجو ڪراچي منجهان به لنگهيو هاڻي هي واقعو صحيح آهي ۽ ڊاڪٽر بلوچ نبي بخش بلوچ جيڪو آهي ان مون سان پاڻ به ڳالهه ڪئي اهو ان وقت شاگرد هو پنهنجي يا پروفيسر ڪري رکيو هئس پنهنجي هن ۾ ڇا چئبو آهي مسلم ڪاليج ٺاهيو هئائون ان جي منجهه اتي هو يا ڪهڙي نموني سان ته اتي گورنر به آيو لينسيلاٽ گراهم جيڪو آهي سو گورنر به آيو پوء هڪڙو شو ٿيو جنهن ۾ جيڪا وڏا ٺاهيائون پنهنجو نالي پنهنجي ان ۾ ڪاٺيون وڌائون ان ۾ باهه ٻاريائون پوء هڪڙو ڪو ماڻهو آيو پوء ان رڊلي ان جو لکيو آهي ڪارٽون ٺاهيو ان ۾ لکيو به آهي ڪتاب رڊلي ۾ توهان ڏسندؤ ته اهو مطلب ته ڊاڪٽر صاحب نبي بخش بلوچ پاڻ مون کي ٻڌايو ۽ رڊلي جي ڪتاب ۾ به اهو مون پڙهيو آهي مطلب ته ان ۾ ٻڌايو آهي ته هي ڪري ٻئي اهي شاهديون آهن ۽ اهو ڪراچي جو واقعو آهي اوڻيهه سؤ ستٽيهه وغيره جي زماني جو يا اٺٽيهه يا ڪهڙو سال آهي ته ان منجهه جڏهن اڃا لينسلاٽ گراهم جيڪو سو اهو به آيل هيو لينسلاٽ گراهم گورنر اهو به آيل هو ان منجهه ۽ ٻيا به ماڻهو هئا هي پروفيسر هئا ته مطلب ته هي به هئا ان منجهه پنهنجي ان واقعي منجهه هئا ته اتي ان ماڻهو ڪو آيو ان ڪجهه پڙهيو ۽ پنهنجو اهو شو ڪيائون اوڙاهه ٺاهيائون پنهنجو اهڙي قسم جو ان منجهان پوء هو ماڻهو ائين لنگهي ويو هليو جيئن مطلب ته هاڻي جپان وغيره وارا ماڻهو ائين ڪن ٿا باهه منجهان لنگهن ٿا يا ٻين علائقن ۾ ڪجهه خيال هوندا باهه مان ماڻهو لنگهي ويندو ڪجهه پڙهيو ڇا پڙهيو خدا کي خبر آهي مطلب ته ۽ پوء اتان لنگهي ويو هليو پوء هن چيو ماڻهن کي ته چيائين ته هي باهه جيڪا آهي سو هينئر ڪنٽرول ۾ آهي ۽ توهان منجهان ڪير به جيڪو آهي سو اچي هن منجهان لنگهي وڃي هن کي ڪو ڪون پهچندو ايذاء. پوء ماڻهن چيائين ٻين آڊينس منجهان ته ڪير ڪنهن همت ڪون ڪئي پر هو جن ماڻهن تنبو ۽ طولان ٺاهيا هئا جيڪي ورڪرس هئا اتي جيڪي مڪراني هئا ڪي ڪير هئا ٻروچ هئا ڪي ڪهڙا هئا پوء اهي چي ته بس اهي آيا بسم الله ڪري انهي ۾ لنگهي ويا هن پاسي ويا هن پاسي ويا انهن کي ڪو اثر ڪون ٿيو خراب مطلب جڏهن هي ڳالهه اها ئي ٿي ته جڏهن الله تعالي حڪم ڪري باهه کي ته هن جي جيڪا باهه جي ڇا چئبو آهي پراپرٽي آهي ساڙڻ ته اها هن جي پراپرٽي الله تعاليٰ هن کان کسي وٺي يا هن کان چوي ته تون هيئن ٿي وڃ هلي ته پوء اها پراپرٽي هن جي اها ختم ٿي ويندي اها نه ٿو مطلب ٿيو الله تعاليٰ جو هڪڙو معجزو آهي الله تعاليٰ جو هڪڙو حڪم آهي امر آهي پنهنجو ائين ٿي ٿي سگهي ٿو ۽ پنهنجو قالوا حرقوه ۽ هن حضرت دانيال عليه السلام جو به ذڪر جيڪو اچي ٿو سندس دانيال جي ڪتاب ۾ انهن کي هن کي دانيال کي ۽ ٻيو نبي کي عليه السلام ۽ ٻيو به ماڻهو ڪو هو هن سان گڏ جيڪو انهن کي وڌائون پوء ڏٺائون ته اتي نڪري ويا هليا ان منجهان انهن کي ڪو اثر ڪونه ٿيو اتي ٽيو به هن سان گڏ هيو يعني هنن وڌو ٻن کي باهه ۾، پر ٽيو به ڪو هيو هن سان. ٽيو به ڪو هيو، پوء اهي دانيال ڪتاب جا جيڪي مفسر آهن، اهي چون ٿا ته اهو حضرت جبرئيل عليه السلام هن سان گڏ هو يا ڇا مطلب اهڙي قسم سان وري ٻيا به ڪي واقعا ماڻهو انهن ڪتابن ۾ لکن ٿا. پوء هاڻ پاڻ جهڙا جي ماڻهو آهن جيڪي ريشنلسٽ سدائين سمجهن ٿا پاڻي پاڻ کي عقل وارا سمجهن ٿا اهي انهن کي مڃڻ ۾ ڳالهه ڪونه ٿي اچي.

اسان انهن کي ڪيوسون پر اتي هڪڙي ڳالهه اها آهي ته الله تعاليٰ حضرت ابراهيم عليه السلام کي بچايو. هاڻ تورات ۾ جيڪو ذڪر حضرت ابراهيم عليه السلام جو ٿئي ٿو اهو انهي واقعي کان پوء انهي واقعي جي نالي وٺڻ کان سواء هي ڪونهي سيونٽي فائيو اگهڙن سالن جو آهي حضرت ابراهيم عليه السلام پنجهتر سالن جو انهي کان پوء ذڪر شروع ٿو ٿئي پوء الله تعاليٰ چوي ٿو حضرت ابراهيم عليه السلام کي ته هاڻ اچ ته توهان کي وٺي ٿو هليان پنهنجي ٻئي ملڪ منجهه هتان ئي کان حضرت ابراهيم جو ذڪر تورات ۾ ٿو شروع ٿئي. پوء هو پهريان سال کائي ٿا وڃن ته ڀئي ننڍي هوندي ڇا ٿيو، ڪيڏانهن ٿيو، ڪيڏانهن ٿيو، ڇا هن جو واقعا ٿيا. پوء اهي وري هن ٻين جيڪي ڪتاب آهن، جيڪي بائبل منجهان ٻاهر آهن، ڪينونيڪل نه آهن، انهن ڪتابن ۾ پوء اهي ڳالهيون اچن ٿيون، جيئن پنهنجو جبلي، جوبليز جو ڪتاب آهي يا ٻيا ڪتاب آهن، انهن منجهه ڪي ڳالهيون آهن، پر پوء اهي مطلب ته واقعا ته هاڻي هتان کان پوء هاڻي الله تعاليٰ چيو ته هو خساري وارا ٿيا معنيٰ نقصان وارا پوء ته حضرت ابراهيم عليه السلام ولي ويو هليو ۽ نمرود جو ملڪ پوء تباهه ٿي ويو ۽ اهو جيڪو ار جو شهر آهي اهو به تباهه ٿي ويو ڪنهن وقت مطلب ته پوء الله تعاليٰ هتي اهو ذڪر ڪونه ٿو ڪري ته هن کي تباهه ڪيوسون پوء سورت عنڪبوت ۾ آهي ته قوم ابراهيم عليه السلام جي قوم کي اهو اسان تباهه ڪيو. قرآن شريف ۾ مطلب ته ائين ڪونهي ته سڄي هڪڙو ڪهاڻي حڪايت لکي پئي آهي جيئن سائين شاهه عبداللطيف ڀٽائي جو بيت ٿا پڙهو مثلا سر سسئي جو يا فلاڻو سر ته اهو ڪونهي ڪو ڪهاڻي آهي هن ۾ شروع کان وٺي آخر تائين هن ۾ هڪ واقعي ڏانهن اشارو آهي هڪڙو بيت هن واقعي ڏي هڪڙو ٻيو بيت هن واقعي ڏي هڪڙو بيت هن واقعي ڏي ته ائين واقعن تي هتي به ائين مطلب ڪنهن واقعي ڏانهن اشارو هتي آهي ڪنهن واقعي ڏانهن اشارو هتي آهي پنهنجي ان ڪانٽيڪس مطابق ان وقت جيڪا سورت لٿي پئي ان جو پنهنجو هڪڙو ڪو مطلب ته هيو پر پوء پاڻ وري انهن ڳالهين کي ڳنڍبو ته پوء چئبو هيء ڳالهه ڳالهه هتي آهي هيء ڳالهه هتي آهي هيء ڳالهه هتي آهي پر هنن کي هيئن ملائبو ته پوء اها ڳالهه مطلب ته هڪڙي سلسليوار سان ڳالهه ٿيندي پر هو قرآن شريف ۾ مختلف جڳهين تي رکيل آهن اهي سڀ اهي ڳالهيون ته هاڻي هتي فرمائي ٿو ته هنن ته ارادو ڪيو ته حضرت ابراهيم عليه السلام کي ختم ڪرڻ جو پر اسان هنن کي اخسرين ڪيو خساري وارو ڪيوسون سڀني کان وڌيڪ خساري وارو جو هن کي حضرت ابراهيم عليه السلام کي بچايوسون پوء اتان هي هو هاران ويا هاران منجهان پوء وري ڪنعان ويا، ڪنعان مان پوء هو مصر ويا، مصر منجهان پوء وري ڪنعان موٽي آيا، پوء وري ٻار پيدا ٿيو حضرت اسماعيل عليه السلام، پوء حضرت اسماعيل عليه السلام ۽ حضرت هاجره کي حضرت ابراهيم عليه السلام ڇڏي آيو پنهنجو جتي پوء مڪ اهو ڪعبة الله آهي ڪعبة الله جتي هيو حضرت آدم جي زماني کان وٺي هتي ڇڏي آيو، پوء اتي اهي بستيون ٿيون وغيره اها ڳالهه ان پاسي ۽ هيڏانهن وري پوئتي جيڪو حضرت اسحاق عليه السلام ۽ ان جو پٽ يعقوب عليه السلام ۽ عيساو عليه السلام مطلب ته ان جو ڀاء هو ٻيو ان منجهان حضرت ايوب عليه السلام انهي جي اولاد منجهان عيساو جي ۽ پنهنجو هن جي شادي وري ٿي حضرت يوسف عليه السلام جي پٽ جي افراهيم جي ڌيء سان ته اهڙي نموني سان مطلب مطلب ته هن جا به واسطا هئا پر پوء هي ڇو جو هن سان عيساو سان ساڙ رکن ٿا ته پوء عيساو کي تمام خراب ٿا چون وري اسماعيل عليه السلام سان ساڙ ٿا رکن انهيء ڪري اسماعيل عليه السلام سان وڏو ساڙ ٿا رکن ٿا وري ٻيا جيڪي هنن جي پنهنجي ئي نسل مان جا جيڪي حضرت ابراهيم جي اولاد مان آيا حضرت اسحاق جي اولاد مان آيا حضرت يعقوب جي اولاد مان ته مطلب ته اهڙي نموني سان پوء هاڻي هنن جيڪو ساڙ رکيو ته پوء ان ماڻهو يا ان جي اولاد سان ان سان لوط عليه السلام سان تمام ڪو وڏو ساڙ آهي هنن جو حالانڪه پنهنجي روٿ جيڪا آهي سا حضرت لوط عليه السلام جي اولاد منجهان آهي جيڪا حضرت دائود عليه السلام جي وڏي آهي وڏي هن جو نالو آهي وري ڪتاب ۾ ۾ ته اها به حضرت لوط عليه السلام جي اولاد ۾ آهي ۽ پنهنجو

۽ پنهنجو ٻيا جيڪي نوڪر چاڪر هئا هن سان ڪي اهي به نڪتا هن سان گڏ پوء مطلب ته هاران منجهان به هي ويا پوء ڪنعان منجهه هيڏانهن اهي واقعا ٿيا جيڪي پوء اتي لوط عليه السلام الي الارض التي بارڪنا فيها انهي زمين تي اسان موڪليوسون جن کي جنهن زمين کي اسان برڪت وارو ڪيوسون برڪت ڏنيسون جنهن زمين ۾ بارڪنا اهو شام جو علائقو جيڪو آهي ڪنعان جو علائقو آهي جو برڪت وارو اتي موڪليوسون، اتان ئي وري ويا وري موٽي آيا وري اتي رهيا مطلب اهڙي نموني سان للعالمين سڄي جهانن منجه وڌيڪ برڪت وارو ان کي ڪيوسون اللهم صلي علي سيدنا ووهبنا له اسحاق الله تعالي فرمائي ٿو هتي حضرت اسماعيل جو ذڪر سورت صافات ۾ اچي ويو ته ان کي ذبيح اهو آهي پوء هاڻي ان ۾ شڪ ڪرڻ جي ڪا گنجائش ڪونهي ڪو ۽ اسان جا عالم جيڪي ويچارا اتي اسپين ۾ هئا قرطبي وغيره ۽ فلاڻا فلاڻا ته پوء هاڻي انهن کي خيال ۾ ڪيو ڀئي هو ٿي سگهي هو هجي ڇو ته اتي ويٺا هئا ڪرسچن ۽ اهي به گهڻا هئا ته انهن کي وري پوء ڪنهن به خيال سان پوء شڪ ۾ پئجي ويا ته اسحاق آهي يا نبي هو آهي پنهنجو اسماعيل آهي پر ان ۾ ڪو شڪ ڪونهي ڇو جو صافات ۾ آهي ته پهرين جيڪو پهريون پٽ هئس اهو جيڪو آهي سو جڏهن ذبح ٿي ڪيائون ٿي پوء ڪونه ٿيو پوء مطلب ته ان کان پوء وري اسحاق عليه السلام جي ڄمڻ جي جيڪا آهي سو بشارت آئي ته پوء بشارت اسحاق جي پوء ٿي هاڻي پوء عليه السلام جي هاڻي مطلب ته چئو اهو ذبيح ڪونهي ان خيال سان پوء هت فرمائي ٿو ته هاڻي وهبنا له اسحاق ان کان پوء اسحاق به ڏنوسون ان کي ويعقوب نافله يعقوب ان کي واڌارو ڏنوسون يعني يعقوب جي اولاد مان جيڪي آهن سو وري پوء نبي وڌيڪ پيدا ٿيا هن جي اولاد مان عيسائو جي اولاد مان به نبي پيدا ٿيا پر ان جو ذڪر جيڪو آ سو تورات ۾ ڪونهي سواء ان جي جو هڪڙو اڌ ڪو آهي مطلب ايوب عليه السلام ان جي اولاد مان آهي

پر ٻين نبين کي به الله تعالي امام بنايو. هاڻ امام جون معنائون مختلف آهن. هاڻ هڪڙا ماڻهو جيڪي آهن سي چوندا ته فلاڻا ٻارهن جيڪي آهن سي امام آهن بس اهي حضرت حسين جي اولاد مان آهن اهو به ساڳيو واقعو مطلب نمونو اهو حضرت حسن جي اولاد مان ڪو امام ڪونه ٿيو ڀئي حضرت حسن جو هيترو اولاد آهي اڃا آهي پنهنجي ان ۾ موصل ۾ حسن مثنيٰ آهي ان جي اولاد منجهان يا ٻيا ماڻهو آهن ۽ ڪي سائين پير سائين پاڳارو وغيره چوندا آهن اسين حسني ۽ حسيني آهيون سمجهو ته ته حسن جيڪو ماڻهو چوندا آهن جيڪو امام آخري ٿيندو سو حسن عليه السلام جي اولاد منجهان ٿيندو چوڻ مطلب ته پر هو چوندا آهن نه بس هي حسين جي اولاد مان ٿيندو حسن ڇٽو حسن ڇٽو جو ان صلح ڪيو پنهنجو نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم فرمايو ته هي منهنجو پٽ جيڪو آهي سو صلح ڪرائيندو هي جيڪو آهي سو ڀلارو آهي ان سينس ۾ بال آهي اهو ساڳيو نمونو پيو جيڪو يهود چيو بس عيسائو ڇٽو هاڻي رڳو اسحاق جو هن جو اولاد يعقوب عليه السلام ڀئي عيسائو ڇا لاء ڇٽو پنهنجو عيسائو ڇا لاء ڇٽو؟ اسماعيل ڇا لاء ڇٽو؟ هن جي حيثيت آهي الله تعاليٰ وٽ هن جي اولاد مان ۽ اسماعيل جي اولاد مان يا حضرت نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم پيدا ٿيو ۽ عيسائو جي اولاد مان گهڻا ٽي سؤ سال هي جڏهن ٻاهر هئا ته حضرت عيسائو جو اولاد هيو اتي ۽ پنهنجو اهي نواب ٿيا اهي بادشاهه ٿيا اهي نبي ٿيا انهن منجهان نبي ٿيا ان زماني ۾ پوء ايوب عليه السلام جو ذڪر آهي جيڪو ته اهو هن جي اولاد منجهان آهي عيسائو جي اولاد مان آهي.

ڪونه ته هيتري ڏيو يا هيتري ڏيو، اسان جي جيڪا زڪوات آهي سو ٽو پوائنٽ فائيو پرسينٽ اهو جيڪو آهي اڍائي پرسينٽ يا چاليهون حصو جيڪو آهي اهو بچاء جي ملڪيت منجهان ڏيڻو آهي اهو زڪوات آهي اسان جي ۽ ٻيو صدقو ۽ خيرات جيڪو آهي سو ان کان الڳ آهي پر اهو ان جو ذڪر مون ٻئي هنڌ ڪٿ ڪيو آهي وڪانوا لنا عابدين ۽ اسين جيڪي آهيون سي اهي جيڪي اسان تي عبادت ڪرڻ وارا هئا يعني عابد هئا